كىشىلىك ھاياتتا نۇرغۇن ئىشلارنى باشتىن كەچۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ خۇشاللىق قايغۇ پۇشايمان زېرىكىش بولىدۇ ئۇزۇن كىشىلىك ھايات مۇساپىسىدە بىز ھەر خىل ئوڭۇشسىزلىقلارغا دۇچ كېلىمىز ئۇلار بىزنىڭ ئالغا ئىلگىرلىشىمىزگە توسالغۇ بولۇپ قالىدۇ لېكىن بىز ئۆزىمىزنىڭ بۇ ئوڭۇشسىزلىقلاردىن مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتۈپ كېتىدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىشىمىز كېرەك كىشىلىك ھايات ئوخشاش بولمىغان كەچۈرمىشلەردىن تەركىپ تاپىدۇ خۇددى ھەسەن ھۈسەننىڭ يەتتە خىل رەڭگىگە ئوخشاش كىشىلىك ھاياتنىڭ ھەممە يېرى رەڭگارەڭ بولىدۇ تۈنۈگۈن بەلكىم كىشىلىك ھاياتنىڭ تۆۋەن نۇقتىسى بولۇشى مۇمكىن بۈگۈن بەلكىم خۇشاللىق سىزنى ساقلاپ قېلىشى مۇمكىن كىشىلىك ھاياتنىڭ ئىزچىل تىپ تىنچ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس ئۇ دائىم داۋالغۇپ تۇرىدۇ سىز ئەڭ قىيىن ئەھۋالدا قالغاندا ئازراق خۇشاللىق ئاتا قىلىڭ ياكى سىز ئەڭ مۇۋەپپەقىيەت قازانغان ۋاقتىڭىزدا ئازراق ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىشىڭىز مۇمكىن خام خىيال قىلماي ئەمەلىي ھەرىكەت قىلىپ ئۆز تىرىشچانلىقى بىلەن ئۆزىنى ئىسپاتلاش كېرەك ئەتىدىكى قۇياش نۇرىنىڭ تېخىمۇ ئىللىق بولىدىغانلىقىغا ئەتىدىكى ئاسماننىڭ تېخىمۇ كۆك بولىدىغانلىقىغا ئەتىدىكى دۇنيانىڭ تېخىمۇ گۈزەل بولىدىغانلىقىغا مەڭگۈ ئىشىنىڭ